مىللىي مائارىپ مىنىستىرلىقىنى بۇ مۇسابىقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا چاقىرغان بۈيۈك ئىتتىپاق پارتىيەسىنىڭ ئايدىن ۋىلايەتلىك رەئىسى سەيىم ئۆزيۈرەك مۇنداق دېدى، بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ۋەھشىيلىككە سەل قاراش دېگەنلىك، ئەمەلىيەتكە سەل قاراش دېگەنلىك، ھازىرقى يۇقۇمنىڭ خىتاي ۋىرۇسى ئىكەنلىكىگە كۆز يۇمۇش دېگەنلىك. تۈركىيە خىتاينىڭ سىنوۋاك شىركىتى بىلەن يۈز مىليون ۋۇخان ۋىرۇسى ۋاكسىنىسىنى سېتىۋېلىش كېلىشىمى ئىمزالىغان بولۇپ، بۇ ۋاكسىنىلار ئىككى تۈركۈمدە يەتكۈزۈلۈشى پىلانلانغان. لېكىن ئاپرېل ئېيىغىچە تۈركىيەگە كەلگەن ۋاكسىنىنىڭ مىقدارى يىگىرمە ئالتە مىليون بولغان بولۇپ، ئالدىن مۆلچەرلەنگەن نىشانغا يېتەلمىدى ۋە بۇ سەۋەبلىك ئۆكتىچىلەرنىڭ تەنقىد سادالىرى كۈچەيدى. تۈركىيە سەھىيە مىنىستىرى ئۆكتىچىلەرنىڭ خىتايغا قارشى پوزىتسىيەسى خىتاي ۋاكسىنىنىڭ يەتكۈزۈلۈشىنى كېچىكتۈردى دەپ ئەيىبلىدى.

بۈگۈن كوجا ئەپەندى بىر بايانات ئېلان قىلدى. مەن بەك ئۆزۈمگە ئالدىم. ئۇيغۇر مۇسۇلمانلار، تۈرك ئاياللىرى، ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز زۇلۇمغا ئۇچراۋاتىدۇ، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتىدۇ دېيىش بىز بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سەزگۈر مەسىلىلەرنى تارتىپ چىققانلىق بولارمىش. بىز پەقەت خىتايدىن كېلىدۇ دەپ سورىمايمىز.

خىتاي دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى باياناتىدا، يېقىندا ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قىسىم ئەمەلدارلىرى سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى ئىدىيەسى ۋە ئىدىيەۋى كەمسىتىش سەۋەبىدىن خىتاي بىلەن ئاۋسترالىيە ئوتتۇرىسىدىكى نورمال ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى قالايمىقانلاشتۇرۇش ئۈچۈن بىر قاتار تەدبىرلەرنى يولغا قويدى دېگەن. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئاۋسترالىيە تۇنجى بولۇپ خۇاۋېينىڭ بەش جى تورىنى ئاشكارا چەكلىگەنىدى. ئاۋسترالىيە يەنە ئۆتكەن يىلى ۋۇخان ۋىرۇسى يۇقۇمىنىڭ كېلىپ چىقىشىنى مۇستەقىل تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلغانلىقى ئۈچۈن خىتاي قاتتىق نارازى بولۇپ، ئاۋسترالىيەگە ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىق بىر قىسىم سودا چەكلىمىلەرنى ئېلان قىلغان ئىدى. ئىككى دۆلەت مۇناسىۋەتلىرى شۇنىڭدىن بېرى ئىزچىل جىددىي ھالەتتە تۇرماقتا.

باياناتتا يەنە خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەسىرىدىن پايدىلىنىپ باشقىلارنى بوزەك قىلغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن بۇ باياناتنىڭ ئاساسسىز ئەيىبلەش ئىكەنلىكىنى بۇنىڭ خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا زورلۇق بىلەن ئارىلاشقانلىقىنى ئېيتتى ۋە ئۆزىنىڭ بۇ باياناتنى قاتتىق ئەيىبلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى يەنە بىر تەرەپتىن تەيۋەن پىرېزىدېنت ئىشخانىسى جى يەتتىنىڭ ئۆزىنى قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى خەۋەر قىلىنىشىچە پولات تۆمۈر مەھسۇلاتلىرىنى دۆلەت ئىچى بازىرىدا ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن خىتاي ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ بىر يۈز قىرىق ئالتە خىل پولات مەھسۇلاتىنىڭ ئېكسپورتىدا باجنى قايتۇرۇش سىياسىتىنى بىكار قىلغان بۇ بەلگىلىمىنىڭ خىتاينىڭ پولات تۆمۈر ئېكسپورتى ۋە دۇنيا پولات تۆمۈر باھاسىنىڭ ئۆسۈشىگە تەسىر كۆرسىتىشى مۆلچەرلەنمەكتە خىتاي دۆلەت كېڭىشى تاموژنا بېجى كومىتېتى ئېلان قىلغان باياناتقا قارىغاندا، بىر يۈز قىرىق ئالتە خىل پولات تۆمۈر مەھسۇلاتلىرىغا ئېكسپورت بېجىنى قايتۇرۇش ياردىمىنى بىكار قىلىش قارار قىلىنغان. داتلاشماس پولات مەھسۇلاتلىرى، رېشاتكا، ئارخىپ ۋە بىر قىسىم تۇرۇبىلار قارارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدىغان مەھسۇلاتلار ئىكەن.